بۈگۈن ئون بەشىنچى فېۋرال پەيشەنبە كۈنلۈك ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مەن ئىرادە سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزدا ئالدى بىلەن ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك مۇھىم قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز

ھالبۇكى چېن مىڭگو ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈپ كەلگەن كىشىلىك ھوقۇق جىنايەتلىرىدە رول ئوينىغانلىقى سەۋەبلىك ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ياۋروپا ئىتتىپاقى تەرىپىدىن جازا چەكلىمىسىگە ئۇچرىغان تۆت خىتاي ئەمەلدارىنىڭ بىرى ئىدى بۇ يىل ئەللىك يەتتە ياشقا كىرگەن چېن مىڭگو سىچۈەنلىك بولۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن سەككىزىنچى يىل بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن فاكۇلتېتىنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن سىچۈەن چىڭخەي قاتارلىق ئۆلكىلەردە ۋەزىپە ئۆتىگەن

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سېكرېتارى ۋاڭ مىڭشەن قاتارلىقلار بىلەن بىرگە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ج خ نازارىتىنىڭ نازىرى چېن مىڭگوغىمۇ جازا چەكلىمىسى قويغان بولۇپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئايدا بۇ جازانى داۋاملىق ئۇزارتىشنى قارار قىلغان ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ جازاسىغا ئۇچرىغان چېن مىڭگونى ئۆستۈرۈپ مۇھىم ۋەزىپىگە تەيىنلىشى ئۇيغۇر رايونىدا ھۆكۈمەت ساقچى ئورۇنلىرىنىڭ داۋاملىق ماسلىشىپ

ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى ئون تۆتىنچى فېۋرال كۈنى بۇ ھەقتە ئۆزىنىڭ ئېكس ھېسابىدا ئېلان قىلغان ۋىدېيودا راجا كرىشنامۇرتى مۇنداق دېگەن يىگىرمە ئۈچ مىليون ئۇيغۇر ياشاۋاتقان شىنجاڭدا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى ھەممە ئادەم بىلىدۇ خىتاي بۇ جايدا يىگىرمە ئۈچ مىليون خەلقنىڭ كىملىكىنى يوقىتىشقا ئۇرۇنماقتا يەتمىش مىڭ ئايال مەجبۇرىي ھالدا تۇغماس قىلىندى، يۈز مىڭلىغان بالىلار ئاتا ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلدى، ئىككى مىليوندىن ئۈچ مىليونغىچە ئادەم يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامالدى. مەنچە بۇ، ئۇچىغا چىققان تەلۋىلىك. بىز بۇلارنى كۆرمەسكە سالالمايمىز. ئۇنىڭدىن باشقا، ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم تونۇشتۇرغان ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسى بىلەن ئاۋام پالاتا ئەزاسى ناتانىيېل موران تونۇشتۇرغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئامېرىكا مەبلىغىدىن خالىي قىلىش قانۇن لايىھىسىنىڭ تۈزىتىش كىرگۈزۈلگەن نۇسخىلىرى مۇزاكىرىگە قويۇلغاندا ناتانىيېل موران ئۆزى سۇنغان قانۇن لايىھىسى ھەققىدە توختىلىپ، ئامېرىكا كوممۇنىست خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ھەرقانداق ئۇسۇلدا شېرىك بولماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئامېرىكا مەبلىغىدىن خالىي قىلىش قانۇن لايىھىسى ئامېرىكىدىكى باج تۆلىگۈچىلەر تۆلىگەن دوللارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدىلىنىدىغان خىتاي شىركەتلىرىگە كېتىپ قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ دېگەن

جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئون تۆتىنچى فېۋرال كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا ئامېرىكا غەربىي تىنچ ئوكيانغا بەش دانە ئاۋىياماتكا ئورۇنلاشتۇرۇپ خىتايغا كۈچ كۆرسەتكەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسى تىنچ ئوكيان فلوتى كالىفورنىيەنىڭ سان دېئاگودىكى پورتىدىن يولغا چىققان ۋە بەشىنچى فېۋرالدىن باشلاپ غەربىي تىنچ ئوكيانغا قاراپ يول ئالغان بۇ ھەرىكەت دېڭىز ئوكياننى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ھەرىكىتىنى كۈچەيتىش ۋە جەڭگە تەييارلىق قىلىشنى مەقسەت قىلغان خەۋەردە بېرىلگەن ئانالىزغا قارىغاندا ئامېرىكىنىڭ غەربىي تىنچ ئوكيان رايونىدىكى ھەربىي كۈچىنى بۇنداق مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە كۈچەيتىشى ئامېرىكىنىڭ ياپونىيە قاتارلىق ئىتتىپاقداشلىرىنى خاتىرجەم قىلىش خىتاي ۋە شىمالىي كورېيەگە ئوخشاش تەھدىتكار دۆلەتلەرگە ئاگاھلاندۇرۇش بېرىشنى مەقسەت قىلغان ئامېرىكا ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ۋە ئوتتۇرا شەرقتىكى توقۇنۇشنى ھەل قىلىش ئۈچۈن مەشغۇل بولۇۋاتسىمۇ ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ خەۋپسىزلىكىنى قوغداشنى بولۇپمۇ خىتاينىڭ تۇيۇقسىز ئۇرۇش قوزغىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى مۇھىم كۈنتەرتىپكە قويغان خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە ئالدىنقى ئايدا تەيۋەندە دېموكراتىك ۋە تەرەققىيات پارتىيىسىنىڭ باشلىقى لەي چىڭدې پىرېزدېنت بولۇپ سايلانغاندىن بۇيان تەيۋەن بوغۇزىدا خىتاي ئارمىيەسى كۆرۈنەرلىك پائالىيەت ئېلىپ بارمىغان بولسىمۇ ئەمما كەلگۈسى بىر نەچچە ئاي ئىچىدە بۇ ئەھۋالدا ئۆزگىرىش بولۇشى مۇمكىن ئىكەن ئامېرىكا دېڭىز ئارمىيەسى بۇنىڭغا قارىتا ھەر ۋاقىت ھوشيار ھالەتتە تۇرىدىكەن ئەنگلىيە پۇل مۇئامىلە ۋاقتى تورىنىڭ ئون تۆتىنچى فېۋرال كۈنى بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا، پورشې، بېنتلې، ئاۋدى قاتارلىق داڭلىق ۋە قىممەت ئاپتوموبىللارغا ئىشلىتىلگەن زاپچاسلار خىتايدىن ئىمپورت قىلىنغانلىقى ئۈچۈن بۇ ماركىدىكى مىڭلىغان ئاپتوموبىللار ئامېرىكا تاموژنىسىدا تۇتۇپ قېلىنغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، يۇقىرىدىكى ئاپتوموبىللار گېرمانىيەنىڭ ئاپتوموبىل شىركىتى ۋولكسۋاگېن تەرىپىدىن ياسالغان بولۇپ، ئۇنىڭغا ئىشلىتىلگەن ئېلېكترونلۇق زاپچاسلار خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن چېتىشلىق ئىكەن.

ئەنگلىيە ئىنتېرنېت خەۋەرلىرى تورىنىڭ بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك بىر خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ۋولكسۋاگېن يۇقىرىدىكى ئەھۋالغا ئىنكاس قايتۇرۇپ ھەرقانداق ماشىنا زاپچاسلىرىغا مەجبۇرىي ئەمگەك ئامىللىرىنىڭ ئارىلىشىپ قېلىشىغا يول قويمىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ھالبۇكى ۋولكسۋاگېن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۈرۈمچىدە تارماق زاۋۇتىنى قۇرغاندىن باشلاپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىقى بار دەپ قارىلىپ كەلگەن بۇ زاۋۇتنىڭ ئۈچ يىللىق قۇرۇلۇشىغا ئۇيغۇر ئىشچىلىرىنىڭ ئىشلىتىلگەنلىكى گېرمانىيە سودا گېزىتى تەرىپىدىن ئاشكارىلانغان. يېقىندا ئاشكارىلانغان بىر خەۋەردە ۋولكسۋاگېننىڭ ماشىنا سىناق قىلىش مەيدانىنىڭ ياسىلىشىغا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئىشلىتىلگەنلىكى مەلۇم بولغان.

خىتايچە تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ ئون بەشىنچى فېۋرال كۈنى چىقارغان خەۋىرىدە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ يۈز كىلومېتىردىن ئاشىدىغان تەكلىماكان تاشيولىنى بويلاپ بەش يەرگە كۆچمە تېلېفون ئۇچۇرلىرىنى تارقىتىش مۇنارى قۇرۇپ تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ سىمسىز ئۇچۇر ۋە تور بىلەن قاپلىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرغانلىقى خەۋەر قىلىنغان خىتاينىڭ ھۆكۈمەت ئۇچۇر ۋاسىتىلىرى ئاشكارىلىغان مەلۇماتقا كۆرە خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىدا ئۇيغۇر رايونىدا ئون مىڭدىن ئارتۇق بەش جى پونكىتى قۇرغانلىقىنى ناھىيە شەھەر بازارلارنىڭ بەش جى تورى بىلەن قاپلىنىش نىسبىتىنىڭ توقسان پىرسەنتتىن ئاشقانلىقىنى جاكارلىغان ئىدى ئۇيغۇر رايونىدا لاگېر سىستېمىسىنى بارلىققا كەلتۈرگەن خىتاي شۇنىڭغا ماس ھالدا يۇقىرى تېخنىكىلىق تەقىپ نازارەت سىستېمىسىنى قۇرۇپ چىققان بولۇپ بۇنىڭ ئىچىدە كۆچمە تېلېفون سىمسىز ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىلىرىنىڭ ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقى مەلۇم مۇكەممەل ساقچى دۆلىتى ناملىق كىتابنىڭ ئاپتورى جېفرى كېين رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بەش جىنى كېڭەيتىپ ئۇنى ئۇيغۇرلارنى ھەر جايدا تەقىپ قىلىش ۋە كونترول قىلىش قورالى سۈپىتىدە ئىشلىتىدىغانلىقىنى نەتىجىدە پۈتكۈل ئۇيغۇر رايونىنى يۇقىرى تېخنىكىلىق كۆزىتىش ئۈسكۈنىلىرى ئارقىلىق ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگە ئايلاندۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتكەنىدى

ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ بىر كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى ئون بەشىنچى فېۋرال كۈنى چاقىرغان گۇۋاھلىق يىغىنىدا خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكەتلىرى ۋە بۇ ھەرىكەتنىڭ نىشانىغا ئايلانغان ئۇيغۇرلارنى مۇھىم مۇزاكىرە تېمىلىرىنىڭ بىرى قىلغان يىغىندا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەكىلى گۇۋاھلىق بېرىپ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارنى قوغداشنى كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلغان تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ بىر كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى ئون بەشىنچى فېۋرال ئۆتكۈزگەن بىر قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەكىلى ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر قانۇنلىرىنى تولۇق ئىجرا قىلىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا چېتىشلىق خىتاي ئەمەلدارلىرىنى ۋە ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارغا قارىتا چېگرا ھالقىپ باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىدە بولغان خىتاي ئاكتيورلىرىنى جازالاش ۋە قانۇنىي جاۋابكارلىققا تارتىشقا چاقىردى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ تام لانتوس كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى چاقىرغان چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ۋە ئامېرىكىنىڭ ئىنكاسى ماۋزۇلۇق گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر گۇۋاھلىق بەردى ئەلفىدار خانىمنىڭ تەكىتلىشىچە خىتاي ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇرۇشتا ئۆزىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنى كۈچەيتىپ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارنى تەھدىت سېلىش قورقۇتۇش پاراكەندىچىلىك قىلىش ئۇلارنىڭ يۇرتىدىكى ئائىلە ئەزالىرىنى گۆرۈگە تۇتۇش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ سادىر قىلىۋاتقان ۋەھشىيلىكىنى يوشۇرۇشتىن ئىبارەت چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش تاكتىكىسىدا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولماقتىكەن
گۇۋاھلىق يىغىنىدا ئەلفىدار مۇنداق دېدى مېنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان تەۋسىيەلىرىمنىڭ بىرى شۇكى بىز قولىمىزدىكى ھازىر بار بولغان ۋاسىتىلەرنى ئىشلىتىشىمىز كېرەك سىز ئاۋام پالاتاسىدا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇن لايىھەسىنى ئوتتۇرىغا قويدىڭىز بىز ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنىنى ماقۇللىدۇق بىز يەنە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنىمۇ ماقۇللىدۇق بىز بۇ ئىككى قانۇن ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ۋەھشىيلىك چېتىشلىق خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جازالىشىمىز كېرەك يەنە نۇرغۇن قەدەملەر بار بىز بەزى خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جازالىدۇق لېكىن بۇ ماگنىتسكىي قانۇنى ئارقىلىق بولدى شۇڭا بىز قولىمىزدا قانۇن تۇرۇپ يەنە نېمىنى ساقلايمىز يىغىندا ئەلفىدەر خانىم يەنە ئاقساراينىڭ خىتاي ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى ئامېرىكىنىڭ ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقىرىۋەتكەنلىكىنى تەنقىد قىلدى ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ئاقساراينىڭ قارارى ئۇلارنى ئۈمىدسىزلەندۈرگەن. ئەلفىدار ئىلتەبىر يىغىندا مۇنداق دەيدۇ. بىز ئاقساراينىڭ ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى ئېمبارگو تىزىملىكىدىن چىقىرىۋەتكەنلىكىنى ئاڭلاپ بەك ئۈمىدسىزلەندۇق. بۇ ئورۇن خىتاي ھۆكۈمىتىگە چېتىشلىق بولغان بىر گېن تەتقىقات ئورنى بەلكىم ئۇلار كەلگۈسىدە ئامېرىكا تېخنىكىسىنىڭ ياردىمى بىلەن ئامېرىكىغا قارشى گېن قورالىنىمۇ ئىشلەپچىقىرىشى مۇمكىن بىز قۇرۇق بىر ۋەدە ئۈچۈن قولىمىزدىكى كوزىردىن ۋاز كەچتۇق بىز چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋەھشىيلىككە چېتىشلىق خىتاي ئەمەلدارلىرىنى بەدەل تۆلىتىشتە قەتئىي بولۇشىمىز كېرەك ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇرۇن خىتاينىڭ ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا قاتناشقانلىقى سەۋەبىدىن قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن لېكىن پىرېزىدېنت بايدېن ئۆتكەن يىل ئون بىرىنچى ئايدا خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ بىلەن سان فرانسىسكودا ئۇچراشقاندا شى جىنپىڭنىڭ سۈنئىي مەست قىلىش دورىسى فېنتانىلغا قارشى ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىشىشقا ۋەدە بېرىشىنىڭ ئارقىسىدىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاي ئەدلىيە پەنلىرى ئىنستىتۇتىنى قارا تىزىملىكتىن چىقىرىۋەتكەنىدى بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنى ئاۋام پالاتا ئەزاسى كىرىستوفېر سىمىس بىلەن جېيمىس مەكگوۋېرننىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا سۇنغان ئۈچ مىڭ ئالتە يۈز ئەللىك تۆتىنچى نومۇرلۇق چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسىتى قانۇن لايىھەسىگە پىكىر ئېلىش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا پالاتا ئەزاسى يىغىن رىياسەتچىسى جېيمىس مەكگوۋېرن ئېچىلىش سۆزى قىلىپ بايدېن ھۆكۈمىتى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشقا قارىتا ئىچكى، تاشقى جەھەتتە بەزى تەدبىرلەرنى ئالغان بولسىمۇ، بىراق چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنى چەكلەشكە مۇناسىۋەتلىك مەۋجۇت قانۇنلارنىڭ تولۇق ئەمەسلىكىنى بىلدۈردى. جېيمىس مەكگوۋېرن مۇنداق دېدى، بىز يەنە ھازىرقى مەۋجۇت قانۇنىي ۋاسىتىلارنىڭ تولۇق ئەمەسلىكىنى بىلىمىز. ئىچكى جەھەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشقا بولغان ئورتاق ئېنىقلىمىسى بىردەك ئەمەس ئامېرىكا قانۇنلىرىدىكى بوشلۇق جازالاشقا توسقۇنلۇق قىلماقتا خەلقئارادا ئامېرىكىنىڭ ئەتراپلىق بىر ستراتېگىيىسىنىڭ بولماسلىقى بىزنىڭ ئىنكاسلىرىمىزنىڭ تەسىرى ۋە كۆپ تەرەپلىمىلىك ھەمكارلىقىمىزغا كاشىلا قىلىشى مۇمكىن مەكگوۋېرن ئۆزىنىڭ بۇ جەھەتتىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئىككى قانۇن لايىھەسى سۇنغانلىقىنى بىلدۈردى ئۇ مۇنداق دېدى بۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئىككى قانۇن لايىھەسى ماقۇللىنىشنى ساقلاپ تۇرماقتا مەن كىرىستوفېر سىمىس بىلەن چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش سىياسىتى قانۇن لايىھەسى تۈزۈشكە يېتەكچىلىك قىلغانلىقىمدىن پەخىرلىنىمەن بۇ قانۇن لايىھەسى ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشقا قارشى ئىستراتېگىيە تۈزۈشىنى تەلەپ قىلىدۇ مېكگوۋېرننىڭ كۆرسىتىشىچە ئۇ يەنە پالاتا ئەزاسى ئادەم شېفنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنى توختىتىش قانۇن لايىھەسىنى قوللىغان بولۇپ ئۇنىڭدا ئامېرىكا قانۇنلىرىدىكى بوشلۇقنى ھەل قىلىش تەلەپ قىلىنىدىكەن يىغىندا ئەركىنلىك سارىيىنىڭ مۇئاۋىن پىرېزىدېنتى نىكول بېبىنس سېداكا گۇۋاھلىق بېرىپ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشتا تېخنولوگىيەنىڭ پەۋقۇلئاددە رول ئويناۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى نىكولاس بېبىنس سېداكا مۇنداق دېدى تېخنولوگىيە چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشنىڭ تارقىلىشى ۋە كېڭىيىشىدە پەۋقۇلئاددە رول ئوينىماقتا دىگىتال سۇپىلار ۋە تور مۇلازىمىتى دۆلەتلەرنىڭ كىشىلەرنى چېگرىسىدىن ھالقىپ نازارەت قىلىشى ئىز قوغلاپ پاراكەندىچىلىك سېلىشى ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى ياكى شەخسىي ئالاقە ۋاسىتىلىرى كىشىلەرنى نىشان قىلىش مۇمكىنچىلىكىگە ئىگە قىلماقتا نىكول بېبىنس سېداكانىڭ كۆرسىتىشىچە خىتاي دۇنيادىكى چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئالدىنقى ئون دۆلەتنىڭ ئىچىدە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىكەن ئۇ بۇ ئون دۆلەتنىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىنىڭ ئون پىرسەنتىنى خىتاي ئىگىلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى
نىكول بېبىنس سېداكا مۇنداق دېدى بىزنىڭ سانلىق مەلۇماتىمىزدىن قارىغاندا دۇنيادا چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئالدىنقى ئون دۆلەت خىتاي تۈركىيە تاجىكىستان مىسىر رۇسىيە تۈركمەنىستان ئۆزبېكىستان ئىران بېلورۇسىيە ۋە رىۋاندا پۈتۈن دېلونىڭ سەكسەن پىرسەنتىنى بۇ ئون دۆلەت ئىگىلەيدۇ خىتاي چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشتا ئەڭ مۇكەممەل ئەڭ ئەتراپلىق ھەرىكەت قىلىۋاتقان دۆلەت بولۇپ ئۇ پۈتۈن دېلونىڭ ئوتتۇز پىرسەنتىنى تەشكىل قىلماقتا يىغىندا ئەلفىدار ئىلتەبىرنىڭ تەكىتلىشىچە خىتاينىڭ يېقىنقى يىللاردىن بېرى ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان پاراكەندىچىلىك ھەرىكىتى كۈچەيگەن ئۇ خىتاينىڭ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارغا پسىخولوگىيەلىك ئىزتىراپ سېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى
خىتاينىڭ يېڭى تەشۋىقات ھۇجۇمىنى ئېتىراپ قىلىش بىزنىڭ ھازىر تۇرۇۋاتقان باسقۇچتىكى ئەھۋالىمىزنى چۈشىنىشتە ئىنتايىن مۇھىم خىتاي تەكشۈرۈش پونكىتلىرىنىڭ ئورنىغا يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەتنى ئالماشتۇردى ئۇ لاگېردىكىلەرنى تۈرمىلەرگە يۆتكەش ئارقىلىق بىزنىڭ ۋەتەننى دۇنياغا نورمال قىلىپ كۆرسەتمەكتە كونكرېتنى ئېيتقاندا خىتاي چېگرا ھالقىغان پاراكەندىچىلىك ھەرىكەتلىرىنى ئامېرىكىدا ئېلىپ بېرىپلا قالماي يېقىنقى يىللاردا تېخىمۇ كۈچەيتتى خىتاي ئىزچىل ئامېرىكا قانۇنلىرىغا خىلاپلىق قىلىپ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرلارنى نىشان قىلدى ئۇلارنى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن قورقۇتۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تەنقىدلىشىنى جىمىقتۇرۇشقا ئۇرۇنۇشتەك پسىخولوگىيەلىك ئىزتىراپ سالماقتا يىغىندا يەنە خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشتا خەلقئارا ساقچى تەشكىلاتى ئىنتېرپولنى قوللىنىۋاتقانلىقى مۇزاكىرە تېمىلىرىنىڭ بىرى بولدى ئوتتۇرا شەرق دېموكراتىيە مەركىزىنىڭ ئىجرائىيە دېرىكتورى تېس مېكېنرىنىڭ تەكىتلىشىچە خىتاي ئىنتېرپولدىن پايدىلىنىشتا ئۇنىڭغا ئەزا ئىستىبدات دۆلەتلەرنى قوللانماقتىكەن
تېس مېكېنرى خانىم مۇنداق دېدى ئوتتۇرا شەرق ھۆكۈمەتلىرى ئۇيغۇرلارنى قايتۇرۇپ بەردى سەئۇدى ئەرەبىستان بىرلەشمە ئەرەب خەلىپىلىكى ۋە مىسىر ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى تۇتقۇن قىلىش ھەم قايتۇرۇپ بېرىش ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا ھەمكارلاشتى ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە شۇڭا دېموكراتىك دۆلەتلەر بۇنىڭغا ئورتاق ئىنكاس قايتۇرۇشى كېرەككەن
تېس مېكېنرى مەن شۇ نۇقتىنى يەنە قايتا تەكىتلىمەكچى بۇ بىر دۆلەت بىخەتەرلىك ھەم يەر شارى بىخەتەرلىك مەسىلىسى بۇ بىر ئىستىبداتنىڭ يەنە بىر ئىستىبدات بىلەن ھەمكارلىقىدۇر شۇڭا بىز دېموكراتىك دۆلەتلەر بىر بىرىمىز بىلەن ھەمكارلىشىپ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشقا ئورتاق ئىنكاس قايتۇرۇشنى كۆزلىشىمىز كېرەك دەپ كۆرسەتتى ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ئاۋام پالاتاسى تام لانتوس كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ قوش رەئىسلىرىدىن جېيمىس ماكگوۋېرن بىلەن كىرىستوفېر سىمىسنىڭ ساھىبخانلىقى ۋە رىياسەتچىلىكىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىملىق گۇۋاھلىق يىغىنى دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ھەرىكەتلىرىنىڭ دائىرىسى كۆلىمى ۋە ئامېرىكىنىڭ ئىنكاسىنى كۈچەيتىشكە دائىر

خىتاينىڭ دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى بۇ يىللىق چاغانلىق تەشۋىقاتىنىڭ ئوبيېكتى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۆزىنىڭ بۇ ئەنئەنىۋى چاغان بايرىمىنىڭ ئاساسىي نىشانلىق تەشۋىقات نۇقتىسىغا ئايلاندۇرۇشى دىققەت قوزغىماقتا بولۇپمۇ خىتايلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى تاشقى دۇنيادىن يوشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقان خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ بۇ تەشۋىقات سىياسەتلىرىدە بىر قىسىم ئۇيغۇر تور چولپانلىرى جۈملىدىن ئۇيغۇر پۇقرالىرىنىڭ ئويناۋاتقان رولى مۇھاجىرەتتىكى سىياسىي پائالىيەتچىلەر ۋە كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كۈچلۈك ئىنكاسىنى قوزغىماقتا تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسىغا دىققەت بەرگەيسىلەر

خىتاي ئۆرپ ئادەتلىرىنى رازىمەنلىك بىلەن قوبۇل قىلىپ چاغاننى داغدۇغىلىق تەبرىكلەۋاتقانلىقى نورماللاشتۇرۇلغان جەمئىيەت كارتىنىسى قىلىپ كۆرسىتىلگەن بۇنىڭغا دائىر سۈرەتلىك ياكى ۋىدېئولىق خەۋەرلەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەيلى ئۇيغۇر ئېلىدە بولسۇن ۋە ياكى چەت ئەللەردە بولسۇن بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنى چاغانلىق تەشۋىقاتى ئۈچۈن پايدىلىنىۋاتقانلىقى كۆرۈلگەن ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھاكىم ئىدرىس بۇ ھەقتە رادىيومىزغا ئىنكاس قايتۇردى. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ تەشۋىقاتلار ماھىيەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ بىۋاسىتە نەتىجىلىرىدىن بىرى بولۇپ، خىتاينىڭ نىشانى ئۇيغۇرلارنىڭ ئاساسىي گەۋدىسىنى يوقىتىش، قالغان قىسمىنى بۇ خىلدىكى خىتايلاشتۇرۇش يولى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى تامامەن ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشتۇر. بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى خىتاي مەدەنىيىتىنى خىتاي بايرىمىنى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا مەجبۇرىي سىڭدۈرۈشكە باشلىغان. خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇشتا، كۈلتۈرەل مەدەنىي ئاسمىلاسىيە سىياسىتىنى تەشۋىق قىلىشتا بەزى ئۇيغۇرلارنى ئاكتىپ قوللىنىپ كەلمەكتە. گۆشنى ئۆز يېغىدا قورۇسا تاتلىق بولىدۇ دېگەن پرىنسىپقا ئاساسەن، ئۇيغۇرلارنى خىتايچىلاشتۇرۇش تەشۋىقاتىدا ئۇيغۇر تور چولپانلىرىنىڭكى مەجبۇرلانغانلىقى ئېنىق. چۈنكى بۇ ئۇيغۇرلار ئىككى مىڭ ئون يەتتىدىن بۇرۇن يەنى چوڭ تۇتقۇندىن بۇرۇن بۇ خىلدىكى تەشۋىقاتلارغا ئالەت بولۇپ كەلمىگەنىدى ئەمدىلىكتە بولسا ھايات قېلىش ئۈچۈن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئەنئەنىسىگە لايىق بولمىغان قىلمىشلارنى سادىر قىلماقتا.
خىتاي كومپارتىيەسى ئۇيغۇر رايونىدا چاغانلىق پائالىيەتلىرىنى ئەۋج ئالدۇرۇش بىلەن بىرلىكتە،

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ئىنكار قىلىشىغا ئورتاق بولۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
ئۇيغۇرلار بىر ماقال تەمسىل بارغۇ، قۇيرۇقنى كۆرسىتىپ قويۇپ، ئۆپكىنى بازارغا سالدى دېگەندەك. بۇ يەردىكى مەسىلە ئۇيغۇر مەسىلىسى، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق مەسىلىسى بولغاندىكىن، ئەلۋەتتە، شۇ ئۇيغۇرلارنىڭ يۈزىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق بۇ قىلىنىۋاتقان قىرغىنچىلىقنى يېپىش كېرەك خىتاي. ئاشۇنداق ئۆزىمىزنىڭ ئارىسىدا ئەسلى ماڭقۇرتلار بولغانلىقى ئۈچۈن، خىتاي بۇرۇن بۇرۇندىن تاجاۋۇزچىلىقىنى ھۆكمىنى ئىلگىرى سۈرۈپ كەلدى دە ھازىرمۇ ئەينى شۇنى قىلىۋاتىدۇ بەختكە قارشى بۇنداق ئويۇنلىرى خىتاينىڭكى بۇ رەزىللىكلىرى خەلقئارا سەھنىدە مۇشۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭكى ھەقىقەتەن دۇنياغا ئاشكارىلىنىپ كەتكەن مۇشۇ ئەھۋالنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن بۇنداق ماڭقۇرتلار ناھايىتى رول ئويناۋاتىدۇ بۇنى يوشۇرالمايمىز بۇنى ئەمەلىيەت ئاشۇنداق زۇبەيرە شەمسىدىن خانىم يەنە خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقاتىغا ھەمدەمدە بولۇۋاتقان بۇ قىسمەن ئۇيغۇر تور چولپانلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە ئېغىر بىر تەھدىت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى شۇنىڭدەك نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە بارلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ناھايىتى سەگەك بولۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى گېرمانىيەدىكى ئىنسانشۇناس پەنلىرى دوكتورى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيەت تەتقىقاتچىسى دوكتور رۇنى ستېنبېرگ چاغاننىڭ ئالدى كەينىدە خىتاينىڭ دوۋيىن سۇپىسىدا تارقىلىپ يۈرگەن قىسقا ۋىدىيولارغا ئىنكاس قايتۇردى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇ ئۇيغۇر ئېلىدە ياشاپ ئۇيغۇر ئۆرپ ئادىتى مەدەنىيىتىنى پۇختا ئۆگەنگەن بىر ئۇيغۇر مەدەنىيىتى تەتقىقاتچىسى بولۇش سۈپ سۈپىتى بىلەن بۇ ۋىدىيولاردىكى كۆرۈنۈشلەرنى، يەنى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتايچە كىيىنىپ، خىتايچە سۆزلەپ چاغان بايرىمىنى تەبرىكلىشى، بىر ئۇيغۇر ئائىلىسىنىڭ ئاتا-ئانىسىدىن تارتىپ بالىلىرىغىچە ئۆز ئۆيىدىمۇ خىتايچە سۆزلىشىپ، خىتاينىڭ چوتكا قەلىمىدە مەسنەۋى يېزىپ ئىشىكلىرىگە چاپلىشى، خىتاي بالىلىرى بىر قازاق ئائىلىدىن چاغانلىق ھال سوراپ كەلگەندە، ئۇ ئائىلىنىڭ بالىلىرىنىڭمۇ خىتاي بالىلار بىلەن تەڭ ئاتا ئانىسىغا خىتايچە باش ئېگىپ، تازىم قىلىپ ھېيتلىق پۇل ئېلىش قاتارلىق كۆرۈنۈشلەرنى كۆرۈپ ناھايىتى ئازابلانغان.
مەن بۇ ۋىدىيولارنى كۆرۈپ بەك ھەيران قالدىم. بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئائىلىنىڭ ئىچىدىكى ۋىدىيونى كۆرۈپ بەك كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ كەتتى. ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمەتتىن قورقۇۋاتقانلىقىدىن پەيدا بولغان ئۆزگىرىش بولدى. چۈنكى ئون يىلنىڭ ئالدىدا، سەككىز يىلنىڭ ئالدىدا ھەرگىز ئاشۇنداق ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭكى ئائىلىسى، ئۆزىنىڭ ئۆيىنىڭ ئىچىدە ئۇنداق قىلمايتتى. ئۇ چوقۇم ھۆكۈمەتنىڭكى ئېغىر سىياسەتلەر بىلەن باغلانلىق كۆپ ئادام تۇتۇۋېلىپ لاگېرگە سالغان. باشقىلارغا ئۇ ھۇجۇم ھەم نازارەت قىلغانلىقى بىلەن باغلانلىق بولىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مىللەتلەر قورقۇپ خۇددى چوڭ مەدەنىيەت ئىنقىلابىدەك ھۆكۈمەت نېمە دېسە شۇنى قىلىدۇ شۇ قورقۇشتىن بولغان لېكىن بالىلارغا قارىساق بالىلار ئۇنى خۇشاللىق بىلەن قىلىدىكەن چۈنكى بالىلار مەكتەپتە شۇنداق قىلىش كېرەك دەپ ئۆگەتكەن خىتايچە ئۇلارنىڭكى ئانا تىلى ئەمەس شۇنداق بولسىمۇ ئۆينىڭ ئىچىدە ئۆزىنىڭ بالىلار بىلەن ئۇيغۇرچە سۆزلەشنى پېتىنمايدىكەن. ئۇنى كۆرۈپ كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ كەتتى.
ئۇ بۇ ھادىسىلەرنىڭ بىر مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيەنىڭ بىر پارچىسى ۋە سىمۋولى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. مەن ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلغىچە ۋەتەندىكى ئۇيغۇر ئۆرپ ئادەتلىرىنى تەتقىقات قىلغان ئۇيغۇر ئۆرپ ئادەتلىرىنى ياخشى بىلگەندىن كېيىن مەن بىلىمەنكى ئاشۇنداق خىتاي ئۆرپ ئادەتلەرنى ئۇنى ئۆزىنىڭ ئۆيىدە قىلىپ دېگەن ئىشلار يۈز بەرمىگەن يوق دېگەنلىك شۇ ۋاقىتتا شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ بەك يېڭى ھەم ئاشۇنداق قورقۇنۇش سىياسەتلەر بىلەن ئۇيغۇرلارنى قورقۇتىدىغان، ئۇنى رەسمىي دۆلەتلىك تېررورىزم دېسەكمۇ بولىدۇ، شۇ سىياسەتلەر بىلەن باغلانلىق بولۇشى كېرەك دەپ ئويلايمەن. خىتاي ئۆرپ-ئادەتلەرنى ئېلىپ، ئۇلارغا زورلاپ ئۇيغۇر ئۆرپ-ئادەتلىرىنى يوق قىلىۋەتمەكچى، يېڭى ئەۋلادلارنى پۈتۈنلەي ئاسسىمىلياتسىيە قىلماقچى. شۇ مەسىلە شۇ يەردە بولىدۇ.
كۆزىتىشىمىزچە، بىر قانچە يىلدىن بۇيان چاغانلىق تەشۋىقات ئويۇنلىرىغا قاتناشقان تور ئارتىسلىرىنىڭ ئىختىيارىي ياكى مەجبۇرىي يوسۇندا خىتاينىڭ تەشۋىقات قورالى بولۇۋاتقانلىقى، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى، ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى ئىنكار قىلىشىغا داۋاملىق يانتاياق بولۇۋاتقانلىقى دىققەت قوزغايدىغان مەسىلىلەرنىڭ بىرى بولۇپ كەلمەكتە. ئابدۇلھەكىم ئىدرىس ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ۋاسىتە قىلغان بۇنداق كەڭ دائىرىلىك تەشۋىقاتىنىڭ ماھىيەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان مىللىي ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇشتىن باشقا نەرسە ئەمەسلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
خىتاينىڭ ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى بەرپا قىلىش سىياسىتى ماھىيەتتە خىتاي بولمىغان بارلىق مىللەتلەرنىڭ ياشاش ھوقۇقىنى تارتىۋېلىش، ئۇلارنى تامامەن خىتايلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان شوۋىنىست بىر سىياسەتتۇر. بۇ سىياسەت ئەلۋەتتە تەسىر كۆرسىتىۋاتىدۇ، ئەمما بۇ يەردە بىر ئۈنۈم يوق، ئەكسىچە ۋەيرانچىلىق، بۇزغۇنچىلىق ۋە ئىنسان ھەقلىرى دەپسەندىچىلىكلىرى بار. خىتاي بارغانسېرى ناتسىزم يولىدا ئىلگىرىلەۋاتىدۇ. بۇ يالغۇز ئۇيغۇر قاتارلىق خىتاي ئىشغالىيىتىدىكى يەرلىك مىللەتلەر ئۈچۈنلا ئەمەس، بەلكى پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈنمۇ زور بىر تەھدىت. خىتاينىڭ بۇ سىياسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ بولۇپمۇ ياش ئەۋلادلارنىڭ مىللىي ۋە دىنىي كىملىكىنى نابۇت قىلىدۇ، ئەۋلادلار ئارا باغنى ئۈزۈپ تاشلايدۇ، ئېغىر دەرىجىدە ئەخلاقىي كىرىزىس ۋە پىسخىك يارا كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ بىر دۆلەت تەرىپىدىن زورلۇق كۈچ بىلەن يارىتىلغان ئاقىۋەت. پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.

ئىزمىردىكى جەلال بايار ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور شۈكران ئوغۇز خانىمنىڭ ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرى ھەققىدە تەتقىقات ناملىق كىتابى يېقىندا ئىزمىردا نەشر قىلىنغان ئاپتور كىتابىنىڭ بېغىشلىمىسىغا مەن بۇ كىتابىمنى شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرىشىگە ۋە قەھرىمان ئۇيغۇر خەلقىغە بېغىشلايمەن دېگەن سۆزلەرنى يازغانىكەن بۇ كىتاب ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن كېيىن ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىدىن ۋە بەزى دۆلەتلەر ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغاندىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى، مەدەنىيىتى، نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇزۇندىن بۇيان ئېلىپ بېرىۋاتقان مىللىي ئەركىنلىك كۈرىشىگە بولغان قىزىقىشمۇ كۈچەيمەكتە. بۇ كىشىلەردىن بىرى ئۇنىۋېرسىتېت ئوقۇتقۇچىسى دوكتور شۈكران ئوغۇز خانىمدۇر. ئۇ يېقىندا يورۇق كۆرگەن ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرى ھەققىدە تەتقىقات ناملىق كىتابىغا شەرقىي تۈركىستان مىللىي كۈرىشى ۋە قەھرىمان ئۇيغۇر خەلقىگە بېغىشلايمەن دېگەن سۆزلىرىنى يېزىش بىلەن كىتابنىڭ كىمگە ئاتالغانلىقىنى كۆرسەتتى. مەزكۇر كىتاب ئىزمىردىكى پارادىگما ئاكادېمىيەسى نەشرىياتى تەرىپىدىن بىرىنجى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى نەشر قىلىنغان. بۇ كىتاب ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرى بويىچە تۈركىيەدە نەشر قىلىنغان تۇنجى ئەسەر بولۇپ، ھېسابلىنىدۇ. تۈرك تىلىدا نەشر قىلىنغان ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرى ھەققىدە تەتقىقات ناملىق كىتابنى نەشرگە تەييارلىغان ئىزمىردىكى جەلال بايار ئۇنىۋېرسىتېتى تىل ئەدەبىيات كەسپى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور شۈكران ئوغۇز خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئالدى بىلەن كىتاب ھەققىدە ئىزاھات بېرىپ، مۇنداق دېدى.
Kitabımı Doğu Türkistan milli mücadelesine ve kahraman Uygur halkına ithaf ettim. Ee, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri yıllardır zalim Çin'in baskıcı politikalarına karşı kararlılıkla e, bir duruş sergilemekte ve var olma mücadelesi vermektedir.
Ben bu kitabım ne? Şərqi Türkistan milli görüşüge ۋە قەھرىمان ئۇيغۇر خەلقىغا بېغىشلىدىم. شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر تۈركلىرى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان زالىم خىتاينىڭ بېسىم سىياسىتىگە قارشى قەتئىي نىيەت بىلەن تەۋرەنمەستىن كۈرەش ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مىللىي كىملىكى بولغان تىلى، دىنى، ئەدەبىياتى ۋە مەدەنىيىتىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان كۈرەشلىرى خىتاينىڭ ئادەم قېلىپىدىن چىققان بېسىمىغا دۇچار بولماقتا. ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ مىللىي كۈرىشى ئۇزۇن مۇددەتلىك كۈرەشتۇر. ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ كۈرەش سەرگۈزەشتلىرىنى ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرىدىنمۇ كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. شۇڭا مەن ئۇيغۇر تۈركلىرىنىڭ ھەققانىي دەۋاسىنى، ئۇلارنىڭ قەھرىمانلىقلىرىنى، ئەركىنلىككە ۋە مۇستەقىللىققا بولغان ئىنتىلىشلىرىنىمۇ قوللاش ئۈچۈن بۇ كىتابىمنى قەھرىمان ئۇيغۇر خەلقىگە بېغىشلىدىم. ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرى ھەققىدە تەتقىقات ناملىق كىتابىنى نەشرگە تەييارلىغان شۈكران ئوغۇز خانىم كىتابىدا ئورۇن بېرىلگەن تارىخىي قوشاقلارنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇر سۆزلۈ كۈلتۈر گەلەنىيىندە خەلق قوشاقلىرى ئۆنەملى بىر يەر تۇتماقتىدىر.
ئۇيغۇر تارىخى قوشاقلىرى ئۇيغۇر ئېغىز ئەدەبىياتىدا مۇيىم ئورۇننى ئىگىلەيدۇ. ئۇيغۇر خەلق قوشاقلىرىنىڭ بىر تۈرى بولغان تارىخىي قوشاقلار ئېغىز ئەدەبىياتىنىڭ مۇيىم بىر ژانىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن قەدىمىي تارىخقا ئىگە. ئۇيغۇر خەلق قوشاقلىرىدا ئۇيغۇر تارىخىدىكى قەدىمدىن تارتىپ بۈگۈنگىچە بولغان تارىخىي ۋەقەلەر، ۋە تارىخىي شەخسلەر بايان قىلىنغان. بولۇپمۇ ئون سەككىزىنچى ئەسىردىن يىگىرمىنچى ئەسىرگىچە بولغان دەۋرلەردە مانجۇ ۋە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بارغان ۋە بۈگۈنمۇ داۋاملىشىۋاتقان ئادەم قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىي سىياسىتى ئۇيغۇر خەلقىدە ئېغىر جاراھەت پەيدا قىلغان. ئۇيغۇر خەلقىنىڭ بۇ مۇستەملىكىچى ۋە تاجاۋۇزچىلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ۋە ئاسسىمىلياتسىيەگە قارشى ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرىدا ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. تارىخىي قوشاقلاردا ئەكس ئەتتۈرۈلگەن مۇستەقىللىق كۈرەشلىرى ۋە خەلقنىڭ بۇ جەرياندا بېشىدىن ئۆتكۈزگەنلىرى خۇددى ھۆججەتلىك فىلىمغا ئوخشاش بايان قىلىنغان. ئۇيغۇر تارىخىي خەلق قوشاقلىرىدا ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى بايان قىلىنغان. شۇڭا مەن كىتابىمدا ئورۇن بەرگەن خەلق قوشاقلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ يېقىنقى زامان تارىخىنى تەتقىق قىلىش ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن. ئىزمىردىكى ئەگە ئۇنىۋېرسىتېتى خەلق ئەدەبىياتى پروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ھازىرغىچە ئون تۆت دوكتورلۇق ئوقۇغۇچىسىغا يېتەكچىلىك قىلغان بولۇپ، شۈكران ئوغۇز خانىم، بۇلاردىن بىرى ئىكەن. ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى ئۆزى يېتەكچىلىك قىلغان دوكتورلۇق ئىلمىي ماقالىسىنىڭ كىتاب بولۇپ نەشر قىلىنغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرى ھەققىدە تەتقىقات ناملىق كىتابى نەشر قىلىندى. مەن بۇ مۇناسىۋەت بىلەن شۈكران ئوغۇز خانىمنى تەبرىكلەيمەن. ئەسلىدە بۇ بىر دوكتورلۇق دىسسېرتاتسىيەسى ئىدى. بۇ تېمىنى مەن تەۋسىيە قىلغان. شۈكران خانىم بۇ دىسسېرتاتسىيەنى تەييارلاشتا ناھايىتى زور تىرىشچانلىق كۆرسەتتى. ئۆتكەن يىلى بۇ ئىلمىي ماقالىنى پۈتكۈزۈپ، مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا ياقلىدى. ئەمدى بۇ كىتابتا تەتقىق قىلىنغان تارىخىي قوشاقلارنىڭ كۆپ قىسمى ئۇچقۇنجان ئۆمەرنىڭ ئۇيغۇر خەلق تارىخىي قوشاقلىرى قامۇسى ناملىق كىتابىغا كىرگۈزۈلگەن قوشاقلار، بۇ قوشاقلارنىڭ مۇھىم بىر قىسمى شۇ ئون سەككىزىنچى، ئون توققۇزىنچى ئەسىردىكى ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان قوشاقلار. بۇلارنىڭ ئىچىدە قۇمۇل دېھقانلار قوزغىلىڭى، ئۈچ ۋىلايەت ئىنقىلابىغا دائىر قوشاقلارمۇ بار، بۇ قوشاقلاردا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ خىتاي. ئىشغالچىلىرىغا قارشى ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى ئەكس ئېتىدۇ. بىز بۇ قوشاقلار ئىچىدىن تارىخىي شەخسلەر، تارىخىي ۋەقەلەر ۋە تارىخىي يەر جايلار ھەققىدىكى قوشاقلارنى تاللاپ تەتقىقات ئوبيېكتى قىلدۇق. بۇ قوشاقلارنى ئاغزاكى تارىخ تەتقىقات نۇقتىسىدىن تەھلىل قىلىشقا تىرىشتۇق. قوشاقلاردا تىلغا ئېلىنغان ۋەقە ۋە كىشىلەرنى تارىخىي مەنبەلەر بىلەن سېلىشتۇرۇپ، تارىخىي مەنبەلەردە بولمىغان يېڭى مەلۇماتلارغا ئېرىشىشكە تىرىشتۇق. نەتىجىدە ناھايىتى ياخشى بىر ئىلمىي ئەمگەك ئوتتۇرىغا چىققان بولدى.
ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى كىتابنىڭ ئىلمىي قىممىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
بۇ كىتابنىڭ نەشر قىلىنىشى ئىلمىي جەھەتتىن ئۇيغۇر تارىخى ۋە ئۇيغۇر خەلق ئەدەبىياتى تەتقىقاتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە، چوڭقۇرلاشتۇرۇشتا، سىياسىي جەھەتتىن ئۇيغۇر خەلقىنى ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مۇجادىلە تارىخىنى تونۇتۇشتا ناھايىتى چوڭ ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ قارايمەن.
ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرى ھەققىدە تەتقىقات ناملىق كىتاب، مۇقەددىمە، ئۇيغۇر خەلق قوشاقلىرى، فولكلور ۋە ئېغىز ئەدەبىياتى بىلەن تارىخىي قوشاقلارنىڭ مۇناسىۋىتى، ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرىنىڭ شەكىل ۋە رولى جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكلىرى، ئۇيغۇر تارىخىي قوشاقلىرىنىڭ مەزمۇن جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكلىرى، قوشاق تېكىستلىرى ۋە خۇلاسە قاتارلىق ئالتە باب بەش يۈز ئاتمىش ئۈچ بەتتىن تەركىب تاپقان بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

فرانسۇزچە ۋە ئىنگلىزچە ئىككى خىل تىلدا تەييارلانغان خىتاينىڭ مۇستەملىكە تەشۋىقاتچىلىرى ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم تارقىتىلغان ئىدى بۇ فىلىمدا ئۇيغۇر ئېلىگە يەرلەشكەن خىتاي ئاققۇنلىرىنىڭ يەنىمۇ كۆپ خىتايلارنى رايونغا كۆچۈپ كېلىشكە چاقىرىپ بۇ يەردىكى ياخشى شارائىتلارنى ئالاھىدە ئىمتىيازلارنى بازارغا سېلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن بىز بۇ فىلىمنىڭ ئىشلىگۈچىلىرىنى مەخسۇس زىيارەت قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇستەملىكە سىياسىتى يورۇتۇلغان بۇ فىلىم ھەققىدە ئۇلارنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئالدۇق تۆۋەندە بۇ ھەقتە ئىشلەنگەن تەپسىلىي خەۋەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. Ces vidéos ont été tournées au Xinjiang, où vivent 12 millions de Ouïghours. ئۇيغۇر ئېلىگە يەرلەشكەن خىتاي ئاققۇن تور چولپانلىرىنىڭ ئۆزلىرى بەھرىمەن بولۇۋاتقان تۈرلۈك ئىمتىيازلىق سىياسەتلەرنى كۆز كۆز قىلىش ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ خىتايلارنى ئۇيغۇر رايونىغا كۆچۈپ بېرىشقا جەلپ قىلىۋاتقانلىقى

فىلىمدا خىتايدىكى داڭلىق ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا خىتايلارنى ئۇيغۇر دىيارىغا كېلىشكە قىزىقتۇرۇۋاتقان نۇرغۇن خىتاي چولپانلىرىنىڭ بارلىقى ئۇلارنىڭ ئۆزلىرى ئۇيغۇر ئېلىگە كۆچۈپ كەلگەندىن كېيىن ئىگە بولغان يەر ئۆي مۈلۈك باغ ۋارانلىرىنى ھەم شۇنداقلا تۈرلۈك ئېتىبار سىياسەتلىرىنى كەڭ تەشۋىق قىلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلىپ بۇنىڭ ئارقىسىدىكى سەۋەبلەر ئۈستىدە ئىزدىنىش ئەپ بېرىلغان بىز بۇ ھۆججەتلىك فىلىمنى ئىشلىگەن فرانسۇز ژۇرنالىستلاردىن مانون بەچلېت خانىم ۋە پولىنا چوبار خانىملارنى زىيارەت قىلدۇق. Originally we were working on the forced labour of Uyghurs in China based on a video found on Douyin. مانون بەچلېتنىڭ رادىيومىزغا دېيىشىچە، ئۇلار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ھەققىدە فىلىم ئىشلەش ئۈچۈن ئىزدىنىش جەريانىدا بۇ خىتاي تور تەشۋىقاتچىلىرىنىڭ فىلىملىرى بىلەن ئۇچراشقان ۋە بۇنىڭدىن تولىمۇ ھەيرانلىق ھېس قىلغان. What caught our attention was that the influencers were using the same speech, the same keywords in their videos بىز خىتايدىكى تور بەتلەرنى ئاختۇرۇش جەريانىدا شىنجاڭ تەشۋىق قىلىنغان ۋە خىتايلارنى بۇ يەرگە كۆچۈپ كېلىشكە ئىلھاملاندۇرۇۋاتقان يۈزلەرچە ۋىدىيو ئۇچراتتۇق بىزنىڭ دىققىتىمىزنى قوزغىغىنى نېمە بولدى دېسىڭىز بۇ تور چولپانلىرىنىڭ ۋىدىيولاردا پۈتۈنلەي ئوخشاش تېكىستلەرنى قوللىنىشى ئوخشاش ھالقىلىق سۆزلەرنى ئىشلىتىشى بولدى ئۇلار ھەممىسى بۇ يەردىكى كۆچمەنلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش سىياسەتلىرىنىڭ ياخشىلىقىنى ئۆي مەكتەپ دوختۇرخانا شارائىتلىرىنىڭ ئىلغارلىقىنى ئىنتايىن ئەرزان باھاغا ھەتتا بىكارغا ئۆي زېمىن بارلىقىنى تەشۋىق قىلىۋاتاتتى بىز ناھايىتى تېزلا خىتاي تور چولپانلىرى دەۋاتقان بۇ ئىمتىيازلارنىڭ رايوندىكى ئۇيغۇرلارغا بېرىلمەيدىغانلىقىنى ھېس قىلدۇق مانا بۇ بىزنى يەنىمۇ چوڭقۇر تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا ئۈندىدى فىلىم ئىشلىگۈچىلەردىن پولىنا چوبار خانىم رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندىكى نوپۇسنىڭ بىر قىسمىنى قاتتىق باستۇرۇپ خىتاي كۆچمەنلىرىدىن تەركىب تاپقان يەنە بىر قىسمىنى بولسا تۈرلۈك ئىمتىيازلاردىن بەھرىمەن قىلىشىنىڭ دىققەت قوزغايدىغان مەسىلە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ بىزگە ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان ئىنكاسىدا مۇنداق دېگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى رايوندىكى نوپۇسنىڭ بىر قىسمىنى قاتتىق باستۇرۇۋاتقان بىر شارائىتتا، خىتايلارنى بۇ يەرگە كېلىپ يەرلىشىشكە چاقىرىشى بىزنى بەكمۇ ھەيران قالدۇرغان ئىدى. نۇرغۇن ماتېرىياللار بىزگە بۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوننىڭ مىللىي نوپۇس قاتلىمىنى ئۆزگەرتىشكە مۇناسىۋەتلىك دۆلەت سىياسىتى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەردى. خىتايدىكى دويىن تورىدا ئىنتايىن جىق ۋىدىيولارنىڭ بولۇشى بىزنىڭ بۇنى تەكشۈرۈپ كۆرۈشىمىز لازىملىقىنى كۆرسىتىپ تۇراتتى. دەرۋەقە، فىلىمدا كۆرسىتىلگەن خىتاي ئاققۇن تور چولپانلىرىدىن بىرى ئۆزىنىڭ تەشۋىقات ۋىدىيوسىدا بىڭتۈەن دائىرىلىرىنىڭ خىتاي كۆچمەنلىرىگە داچا شەكىللىك ئۆيلەرنى سەپ بەرگەنلىكى، يەنە بىر شەندۇڭلۇق خىتاي تور چولپىنى بولسا بۇ يەر ناھايىتى تىنچ، بىخەتەر، نۇرغۇن دوستلار، خىزمەت ۋە بالىلىرىنى دەپ

ئۇ مۇنداق دەيدۇ. We discovered that one of the influencers works for the XPCC, but we don't know how much they are paid, why they chose this job. بىز بۇ تور چولپانلىرىنىڭ ئىچىدىكى بىرىنىڭ بىڭتۈەن ئۈچۈن ئىشلەيدىغانلىقىنى بايقىدۇق، ئەمما ئۇنىڭ بۇ ئىشتىن قانچىلىك كىرىم قىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ نېمە ئۈچۈن بۇ ئىشنى تاللىغانلىقى تېخى بىزگە نامەلۇم. مۇنداقچە ئېيتقاندا، بۇ تور چولپانلىرى ھەققىدە مۈجمەل نەرسىلەر كۆپ، بىراق بۇ يەردە ئېنىق بولغان نەرسە شۇكى، خىتاي تور چولپانلىرىنىڭ باشقا خىتايلارنى شىنجاڭغا يەرلىشىشكە چاقىرىشىنىڭ خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ ئۆتكەن يىلى ئاۋغۇستتا ئېلان قىلغان چاقىرىق بىلەن بىردەكلىككە ئىگە بولۇشىدۇر. شى جىنپىڭ چاقىرىقىدا ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئۇيغۇرلارنى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە بېرىپ ئىشلەشكە، بۇنىڭ ئەكسىچە خىتايلارنى شىنجاڭغا بېرىشقا ئىلھاملاندۇرۇشنى تەكىتلىگەن ئىدى. بۇ يەردىكى مەقسەت ئۇيغۇرلارنى شىنجاڭدا ئاز سانلىقلارغا ئايلاندۇرۇش. ۋە ئۇيغۇر كىملىكىنى بۇزۇپ تاشلاشتىن ئىبارەت. The goal is to make Uyghurs a minority in Xinjiang, which contributes to destroy their identity. ياۋروپا مەدەنىيەت تېلېۋىزىيەسى تارقاتقان بۇ ھۆججەتلىك فىلىمدە يەنە ئالتىنچى دىۋىزىيە ۋۇجاچۈ شەھىرى ئەللىكىنچى تۇەننىڭ ئېتىبار سىياسىتى ھەققىدىكى ھۆججەت خىتاينىڭ مۇستەملىكە سىياسىتىنىڭ پاكىتى سۈپىتىدە كۆرسىتىلگەن ئۇنىڭدا يېڭى كەلگەن ھەر بىر خىتاي كۆچمەنگە ئىككى مودىن ئۆيلۈك جاي ئوتتۇز بەش مودىن يەر تەقسىملىنىدىغانلىقى ئىجارە ئۆيگە تۆت يىل ئىجارە ھەققى تۆلىمەيدىغانلىقى ئىجارە ۋاقتى توشقاندىن كېيىن ئۆينى داۋاملىق ئىجارىگە ئالسا ياكى سېتىۋالسا بولىدىغانلىقى ئۆي سېتىۋالغۇچىلارغا ھەر نوپۇسقا قىرىق مىڭ يۈەن ياردەم ئايدا تۆت يۈز يۈەندىن مىڭ يۈەنگىچە تۇرمۇش راسخوتى بېرىلىدىغانلىقى ھەقسىز داۋالىنىش ۋە ھەقسىز سۇغۇرتىدىن بەھرىمەن بولالايدىغانلىقى ئاتمىش ياشقا توشقاندا پېنسىيە پۇل ئالالايدىغانلىقى بەلگىلەنگەنىكەن بۇ ھۆججەتلىك فىلىمدە يەنە بىڭتۈەننىڭ ئۇيغۇر رايونىدا پەيدا بولۇش تەرەققىي قىلىش تارىخى ئىچكىرى خىتايدىن كېلىدىغان كۆچمەن نوپۇسنى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە يەرلەشتۈرۈشتە ئوينىغان ھەل قىلغۇچ رولى بىلەن بىرگە ئۇيغۇر ياشلىرىنى ئېشىنچە ئەمگەك كۈچى نامىدا خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەش سىياسىتىمۇ چۈشەندۈرۈپ ئۆتۈلگەن مەنۇن باچلى خانىم بىزگە قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتى چەت ئەللىك ژۇرنالىستلارنىڭ رايوننى بىۋاسىتە ۋە ئەركىن زىيارەت قىلىشنى قىيىنلاشتۇرۇپ ئۇچۇرنى قاتتىق قامال قىلىۋاتقان بىر شارائىتتا بۇ فىلىمنىڭ رايوندىكى ھەقىقەتلەرنى ئاشكارىلاشتا رول ئوينىشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى It is almost impossible for foreign journalists to go and investigate on the ground in Xinjiang, asking questions to both Uyghurs and Chinese on the ground. چەت ئەللىك ژۇرنالىستلار ئۈچۈن رايونغا بىۋاسىتە بېرىپ تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش ئاساسەن مۇمكىن ئەمەس. ئۇ يەردە ئۇيغۇرلار بىلەن ھەم خىتايلار بىلەن بىۋاسىتە سۆزلىشىپ بۇ سىياسەتلەر ھەققىدىكى كۆز قارىشىنى ئېلىش بۇ كىشىلەر ئۈچۈن خەتەرلىك. شۇڭا بۇ بىزنىڭ خىتاي تور بەتلىرىدىكى مەۋجۇت ماتېرىياللارغا ئاساسەن تەتقىقات ئېلىپ بېرىشىمىزدىكى ئاساسلىق سەۋەب خىتاي ھۆكۈمىتى تور بەتلەردىكى ئۇچۇرلارنىمۇ قاتتىق قامال قىلىۋاتقان بولغاچقا شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقانلار ھەققىدە خىتاي ھۆكۈمىتى تارقاتقان تەشۋىقاتلاردىن باشقا مۇستەقىل ئۇچۇر ئېلىش ئىنتايىن قىيىن بولۇپ كېتىۋاتىدۇ شۇڭا مەن بىز ئىشلىگەن بۇ ھۆججەتلىك فىلىمنىڭ رايوندىكى ئەمەلىيەتنى يورۇتۇپ بېرىشكە پايدىلىق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن مەزكۇر ھۆججەتلىك فىلىمدە ئۇيغۇر زىيالىيسى، ئانا تىل پائالىيەتچىسى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ ئۆز كەچمىشلىرىگە ئاساسەن بەرگەن گۇۋاھلىق سۆزلىرىمۇ ئورۇن ئالغان ئىدى. ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى فىلىم ھەققىدە رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە فىرانسۇز ژۇرنالىستلار ئىشلىگەن خىتاينىڭ مۇستەملىكە تەشۋىقاتچىلىرى ناملىق فىلىمدە بۈگۈنگىچە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدا يورۇتۇلمىغان نۇقتىلارنىڭ يەنى خىتاي خەلقىنىڭ ھۆكۈمەت ئەپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقتا ئويناۋاتقان رولىنىڭ يورۇتۇپ بېرىلگەنلىكىنى مانا بۇنىڭ بۇ فىلىمنى باشقا فىلىملەردىن پەرقلىق قىلىدىغان ئالاھىدىلىك ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. خەتەرنى سۆزلەۋاتىمىز داۋاملىق. بۇ خەتەرنىڭكى بىز داۋاملىق بۇنىڭ ھېلىقى خىتاي ھۆكۈمىتىدىن كېلىۋاتقان خەتەر، ئاندىن خىتاي كومپارتىيىسىدىن كېلىۋاتقان خەتەر ئىكەنلىكىنى دەۋاتىمىز. لېكىن بۇ خەتەرنىڭ يەنە ئاشۇ يەرگە ئورۇنلىشىۋالغان، يەرلىشىۋالغان كۆچمەنلەردىن كېلىۋاتقان خەتەر ئىكەنلىكىنى جامائەتكە ۋە دۇنياغا بىلدۈرگەنلىكى بىلەن قىممەتلىك. ئىككىنچىسى، مۇشۇ ۋاقىتقىچە بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىدا بىڭتۈەننىڭ رولى. بىڭتۈەننىڭ رولى مۇشۇ ۋاقىتقىچە تىلغا ئېلىنمىغان. بۇرۇن ئەلۋەتتە بىڭتۈەننىڭ بىر رەھبىرى بىر سىلىڭيۈەننى نېمە قىلىۋەتتى، چەكلىك قويغان ئامېرىكىدا. لېكىن پۈتۈن بىڭتۈەننىڭ ئىچىدىكى كاپىتالىستلارنىڭ، يەنى شۇنىڭ ئىچىدىكى شەخسلەرنىڭ، يەرلىك كىشىلەرنىڭ قانداق رول ئويناۋاتقانلىقى تىلغا ئېلىنمىغانىدى. بۇ نۇقتىدىن يورۇتۇشتا ناھايىتى مۇھىم. ئۈچىنچى نۇقتىدا نېمە دېسە، بۇ يەردە ھېلىقى نوپۇس قۇرۇلمىنى ئۆزگەرتىشتە خىتاينىڭ شۇنداق كىشىلەرنى سەپەرۋەر قىلىۋاتقانلىقى، شۇنداق كارخانىلارنى سەپەرۋەر قىلىۋاتقانلىقى بۇ جەھەتتىنمۇ ناھايىتى مۇھىم. كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىڭتۈەندىن پايدىلىنىپ قانداق مۇستەملىكىچىلىك ۋە زوراۋانلىق ئېلىپ بارغانلىقى، ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەمدە لاگېرغا سولاپ، ئۇلارنىڭ يەر، زېمىنى، ئۆيلىرى ۋە ئىش ئورنىغا

ھەتتا يېقىندا كىشىلىك ھوقۇق دەۋاسىدىن ئۈمىدسىزلەنگەن ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى تاشلىۋېتىپ مۇستەقىللىق ئۈچۈنلا كۆرەش قىلىش تەكلىپلىرى كۈچىيىشكە باشلىدى بەزىلەر ھەتتا ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن ئىبارەت كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بولماستىن بەلكى پەقەتلا مۇستەقىللىق مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلىدى ئۇنداقتا بىز بۈگۈن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە كىشىلىك ھوقۇق دەۋاسىنىڭ رولى راستتىنلا يوقمۇ كىشىلىك ھوقۇق بىلەن مىللىي مۇستەقىللىقنىڭ قانداق مۇناسىۋىتى بار دېگەن سوئاللار ئۈستىدە مەخسۇس توختىلىمىز. بىز ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسى بىلەن قانداق ئالاقىسى بارلىقى ھەققىدە توختىلىشتىن ئاۋال كىشىلىك ھوقۇقنىڭ زادى نېمىنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئۈستىدە ئىزدىنىپ كۆرەيلى. بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلى دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى ئېلان قىلىنىپ دۇنيا جامائىتى ئورتاق قوبۇل قىلىدىغان كىشىلىك ھوقۇق قىممەت قارىشى ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق قىممەت قارىشىغا ئايلانغان شۇنداق بولۇپلا قالماستىن يەنە دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى شۇنىڭدىن كېيىن بارلىققا كەلگەن ھەر قانداق خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرى ۋە باشقا قانۇنلارنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىدا باش پرىنسىپ قىلىنغان ئۇنداقتا كىشىلىك ھوقۇق دېگەن زادى نېمە دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسىنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن كىشىلىك ھوقۇق دېگىنىمىز ئىنسانغا ھېچقانداق دۆلەت تەشكىلات ياكى باشقىلار تەرىپىدىن بېرىلگەن بولماستىن يارىلىشىمىزدىن بېرى بىزگە مەنسۇپ بولغان ھوقۇقتۇر يەنى ئىنسان يارىلىشى بىلەن تەڭ بار بولغان تەبىئىي ھەقلىرى كىشىلىك ھوقۇق دەپ ئاتىلىدۇ بۇ ھوقۇق ئىنسانغا ياراتقۇچى تەرىپىدىن بېرىلگەن ھەق ھوقۇق بولغىنى سەۋەب مەيلى قايسى ئىرققا قايسى مىللەتكە قايسى ئېتىقادقا قايسى ئىدىيەگە قايسى تىل ۋە يېزىققا قايسى دۆلەتكە ياكى قانداق سالاھىيەتكە ئىگە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر تەبىئىي ھەق ھوقۇقلاردا باراۋەردۇر كىشىلىك ھوقۇق ئەركىن ياشاش

گەرچە ئىنسانلار تۇغۇلۇشىدىن بۇيان باراۋەر ھەقلەرگە ئىگە بولسىمۇ، ئەمما تارىختىن بۇيان ئىنسانلار ئارىسىدا پەرقلىق قاراش، پەرقلىق ئېتىقاد، پەرقلىق ئىرق، پەرقلىق سالاھىيەت ۋە نۇرغۇن پەرقلەر تۈپەيلى تەڭسىزلىك ئىزچىل يۈز بېرىپ كەلدى. شۇنداقلا تاكى ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلىشىپ، دۇنيا يېڭى كۈن تەرتىپكە كىرگۈچە بولغان ئارىلىقتا، ئىنسانلارنىڭ يارىتىلىشتىن ئىگە بولغان تەبىئىي ھەق-ھوقۇقلىرىنى قوغداشنىڭ ئىنسانلار ئارىسىدىكى تۈرلۈك زىددىيەتلەرنى ھەل قىلىشنىڭ ئاساسى ئىكەنلىكىدە بىرلىككە كېلىپ باقمىغان ئىدى. ئەمما BDT قۇرۇلغاندىن كېيىن ئىككى قېتىملىق دۇنيا ئۇرۇشىدىن ئېرىشكەن قانلىق ئىبرەتلەر تۈرتكىسىدە ئىنسانىيەتنىڭ تىنچلىقى ۋە تەرەققىياتىنى روياپقا چىقىرىشنىڭ بىردىنبىر ئاساسى پەقەت ئىنسانلارنىڭ تەبىئىي ھەق-ھوقۇقلىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىش ئىكەنلىكىدە دۇنيادىكى مۇتلەق كۆپ دۆلەتلەر ئورتاق قاراش ھاسىل قىلدى. مانا بۇ ئورتاق قاراش ئاساسىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلى دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى خەلقئاراغا جاكارلاندى شۇنىڭدىن بۇيانقى يەتمىش نەچچە يىل مابەينىدە مەزكۇر خىتابنامە كىشىلىك ھوقۇققا مۇناسىۋەت بارلىق خەلقئارا قانۇن ۋە نىزاملارنىڭ تۈزۈلۈشىدىكى باش پرىنسىپ ۋە ئاساسلىق ئامىل قىلىندى

بولۇپمۇ يەرلىك مىللەتلەر ۋە قەبىلىلەرنىڭ ھوقۇق خىتابنامىسى ۋە مۇستەملىكە ئاستىدىكى دۆلەت ۋە خەلقلەرگە مۇستەقىللىق بېرىش BDT بىر مىڭ بەش يۈز ئون تۆتىنچى نومۇرلۇق قارارى قاتارلىقلار مۇستەملىكىلىكنى ئاخىرلاشتۇرۇش ۋە يەرلىك خەلقلەرنىڭ ھوقۇقلىرىنى قوغداشتا مۇھىم رول ئوينىدى ھەتتا يېقىنقى زاماندا خوڭكوڭ ۋە ماكاۋ يەنى ئاۋمېننىڭ خىتايغا قايتۇرۇپ بېرىلىشىمۇ دەل مۇستەملىكىلىكنى يىلتىزىدىن يوقىتىش ھەرىكىتى سەۋەبلىك يۈز بەردى دەپ قاراشقا بولىدۇ

شەرقىي تۈركىستانچىلار دېيىش، ئۇيغۇرلار دېمەسلىك. خىتاي بۇنداق قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى ئاتالمىش شەرقىي تۈركىستانچىلارنىڭ بۆلگۈنچىلىك ۋە دۆلەتنى پارچىلاش ھەرىكىتى دەپ بۇرمىلاپ، ئۆزىنىڭ BDT ۋە خەلقئارا قانۇنلارغا خىلاپ بولغان ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى يوشۇرۇش مەقسىتىگە يەتتى. ئىككىنچى، ئۇيغۇرلارنىڭ تەڭسىزلىككە قارشى ھەرىكەتلىرىنى مىللىي قارشىلىق دېمەستىن، تېررورلۇق دەپ بۇرمىلاش. خىتاي بۇنداق قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ مىللىي ھەق ھوقۇق ئۈچۈن قىلغان كۆرەشلىرىنى خەلقئارا تېررورىزمغا باغلىدى شۇنداقلا مەسىلىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيە ھوقۇقىنىڭ كاپالەتكە ئىگە قىلىنمىغانلىقىدىن ئىبارەت ئىنسان ھەقلىرى مەسىلىسىنىڭ ماھىيىتىنى بۇرمىلاش مەقسىتىگە يەتتى يۇقىرىقى ئىككى نۇقتا ئاساسىدا تۈرلۈك يالغان تەشۋىقاتلارنىڭ بازارغا سېلىنىشى نەتىجىسىدە ئۇيغۇر مەسىلىسى خىتاي تەرىپىدىن ئەپچىللىك بىلەن دۆلەتنى پارچىلاش مەسىلىسى دەپ بۇرمىلاپ كەلدى ۋە كېلىۋاتىدۇ گەرچە ئامېرىكا قاتارلىق بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنتلاردا قوبۇل قىلغان بولسىمۇ لېكىن BDT غا ئەزا بولغان كۆپ سانلىق دۆلەتلەر بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر ھەتتا مۇسۇلمان دۆلەتلىرى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى خىتاينىڭ چۈشەندۈرۈشى بويىچە قوبۇل قىلىپ كەلمەكتە

ھەقىقەت شۇكى، خىتايدا ئاتالمىش شەرقىي تۈركىستان بۆلگۈنچىلىرى ئەسلا مەۋجۇت ئەمەس. مەۋجۇت بولغىنى ھەق ھوقۇقلىرى پۈتۈنلەي تارتىۋېلىنغان ئۇيغۇرلار ۋە ئۇلارنىڭ ئىنسانىي ھەق ھوقۇق مەسىلىسىدۇر. بۇ يەردە يۇقىرىقى قاراشنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشنى مۇۋاپىق كۆردۈم. نۆۋەتتە خىتاي تۈرمىسىدە جازالىنىۋاتقان ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختى ئەپەندى ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتى ۋە مىللەتلەر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەر ناملىق دوكلاتىنى يېزىپ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ھەقسىزلىكلەرنى بىر قانچە نۇقتىدىن ئوتتۇرىغا قويغان شۇنداقلا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتا ئالدى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيە ھوقۇقلىرىنى ھەقىقىي كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەكلىكى تەكلىپىنى بەرگەن ھەتتا مەزكۇر دوكلاتتىن كېيىن ئىلھام توختى تەشكىللىگەن مىللەتلەر مۇناسىۋىتى تەتقىقاتى گۇرۇپپىسى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۆكتەبىردىن دېكابىرغىچە ۋە ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلى مايدىن سېنتەبىرگىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئۈرۈمچى خوتەن قەشقەر ئاتۇش كورلا غۇلجا شەھىرى ۋە غۇلجا ناھىيىسى كۇچا ناھىيىسى قاتارلىق ئالتە شەھەر ۋە ئىككى ناھىيەدە شۇنداقلا بېيجىڭ شاڭخەي تيەنجىن قاتارلىق خىتاينىڭ ئۈچ شەھىرىدە رايى سىناش جەدۋىلى تارقاتقان ۋە سۆھبەت ئېلىپ بارغان ئىلھام توختى ئەپەندى يۇقىرىقىدەك راي سىناش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق مەسىلىنىڭ ئۇيغۇرلاردا ئەمەس، بەلكى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئاپتونومىيە ھەقلىرىنى كاپالەتلەندۈرمىگەنلىكى ئىكەنلىكىدەك ھەقىقەتنى پاكىت بىلەن ئىسپاتلاپ بەرگەن. بۇ ئىش خىتاي ھاكىمىيىتىنى ئۆز خەلقى ئىچىدىمۇ ئوسال ئەھۋالغا چۈشۈرگەن. چۈنكى، يىللاردىن بۇيان خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزلىرىنىڭ مىللەتلەر سىياسىتىنىڭ قانچىلىك ياخشى ئىكەنلىكىنى، ئاز سانلىق مىللەتلەرگە خىتايلاردىن پەرقلىق بولغان تۈرلۈك ئېتىبار بېرىش سىياسەتلىرىنى يولغا قويۇۋاتقانلىقىنى ھەتتا پىلانلىق تۇغۇت ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مائارىپ قاتارلىق جەھەتلەردە خىتاي ئاھالىلىرى ھەۋەس قىلىدىغان كۆپ بالىلىق بولۇش ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانىدا نومۇر قوشۇپ بېرىش قاتارلىق سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلىپ كەلگەن ھەتتا بۇ سەۋەبلىك خىتاي ئاھالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرگە بولغان كۈچلۈك مىللىي ئۆچمەنلىك تۇيغۇسىنىڭ كۈچىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانىدى دەل مۇشۇنداق پەيتتە يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى خىتاي ئىچى ۋە سىرتىدا يۇقىرىقىدەك ھەق ھوقۇقلىرى تولۇق كاپالەتلەندۈرۈلۈپ ھەتتا خىتاي پۇقرالىرىدىنمۇ ئۈستۈن بولغان ئىنسانلىق ھەقلىرىگە ئىگە قىلىنغان بولسىمۇ ئەمما يەنىلا بۇنىڭغا رازى بولمىغانلىق بۆلگۈنچىلىك قىلىۋاتقانلىق بىلەن قارىلاپ تەشۋىقات قىلىۋاتقىنىدا ئىلھام توختىنىڭ يۇقىرىقى دوكلاتى ۋە راي سىناش نەتىجىسى خىتاينىڭ يالغانلىرىنى ئاشكارىلاپ بەرگەن ئىلھام توختىنىڭ خىتاي تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى دەۋا قىلغان دەپ ئەمەس بەلكى مۇستەقىللىق بۆلگۈنچىلىك قىلغان دەپ قارىلىنىشى خىتاينىڭ قورقىدىغىنىنىڭ ئوخشاشلا كىشىلىك ھەق ھوقۇق دەۋاچىلىرى ئىكەنلىكىنىڭ پولاتتەك ئىسپاتىدۇر دېمەك ئۇيغۇرلار كىشىلىك ھوقۇققا ئېرىشكەندىلا ئاندىن ئۆز ئارزۇلىرىنى ھېچنېمىدىن قورقماستىن ئەركىن ھالدا ئوتتۇرىغا قويالايدۇ بۇ ئارزۇ ئەلۋەتتە خىتاي بىلەن بىرگە ياشاشنى تاللاش ياكى مۇستەقىل بولۇش ئارزۇسىدۇر. يەنى ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانىي ھەق-ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى خىتاينىڭ ئۈستىگە يۈكلىيەلمەي تۇرۇپ، خىتاينى خەلقئارادا جىنايى مەسئۇلىيىتىنى ئېتىراپ قىلدۇرماي تۇرۇپ، مۇستەقىللىق قەدىمىنى باسالمايدۇ. پۈتۈن دۇنيا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن كىشىلىك ھوقۇقىنى ۋەيران قىلىش جىنايىتىنى بىردەك ھالدا تونۇپ، ئۇنى جازالىغاندا، ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىقىمۇ خەلقئارا تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەۋاسى مۇستەقىللىقنىڭ تۈپ ئاساسلىرىدىن بىرى بولۇپ كىشىلىك ھەق ھوقۇق دەۋاسىدىن ۋاز كەچكەندە مۇستەقىللىق ئارزۇسىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى مۇمكىن ئەمەس

You've been listening to Radio Free Asia.